यच्चापि सर्वभूतानाम् बीजम् तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम् चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानाम् बीजम् प्ररोहकारणम् तदहमर्जुन प्रकरणोपसंहारार्थम् विभूतिसङ्क्षेपम् आह न तदस्ति भूतम् चराचरम् चरम् अचरम् वा मया विना स्यात् भवेत् मया अपकृष्टम् परित्यक्तम् निरात्मकम् शून्यम् हि स्यात् अतो मलात्मकम् सर्वम् इत्यर्थः